ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ສະບາຍດີ ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວຄາວໃຫ້ຊາບແດ່ ສຳລັບພາກລາຍການໃນວັນເສົານີ້ນະ ແມ່ນວ່າກ່ອນອື່ນ ໝົດນີ້ຢາກຊາບວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເຕືອນພາກໃຕ້ຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວນີ້ ໃຫ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບພາຍຸລູກໃໝ່ນີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ມັນມາຮອດແລ້ວຫຼືຍັງ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າມັນ ມາຮອດແລ້ວເນາະ ເພາະວ່າກໍຖືວ່າເປັນພາຍຸລູກໃໝ່ທີ່ເຂົ້າທາງຟີລິບປິນ ແລ້ວເຂົ້າມາຫວຽດນາມ ແລ້ວກະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ໜ້ອຍເນາະ ມື້ຄືນນີ້ເນາະ ກະເຂົ້າທາງລາວທາງໄທເນາະ ອັນນີ້ລາຍງ ານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແລະອຸທົກກະວິທະຍາ ພາຍໃຕ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລາວ ກະແຈ້ງວ່າ ໄຕ້ຝຸ່ນໂມລາເຂົ້າມາ ຈາກປະເທດຫວຽດນາມເຂົ້າມາໃນລາວທາ ງຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດ ໂດຍພາຍຸນີ້ເນາະ ແມ້ວ່າຊິອ່ອນກຳລັງລົງ ແລະກະເຄື່ອນໂຕເຂົ້າມາ ແຕ່ວ່າຄາດວ່າອິດທິພົນຂອງພາຍຸກໍຊິເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໜັກ ແລະກະມີກະແສລົມແຮງທົ່ວທຸກພາກ ແລະພາກໃຕ້ຂອ ງປະເທດເນາະ ທາງການລາວກະໄດ້ເຕືອນໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະກະແນະນຳປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ສ່ຽງໃຫ້ຕຽມພ້ອມຮັບມືກັບສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງກະທັນຫັນເນາະ ລາວກະເພິ່ ງປະເຊີນກັບອຸທົກກະໄພໃຫຍ່ຈາກອິດທິພົນຂອງພາຍຸລິນຟາ ແລະພາຍຸນາງກາ ຫຼາຍໝູ່ບ້ານໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດປະສົບບັນຫານ້ຳຖ້ວມແບບຕັ້ງໂຕບໍ່ທັນ ແລະກະມີລາຍງານລະບຸວ່າ ອຸທົກກະໄພໃນປີ ນີ້ ຄັ້ງນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າເປັນອຸທົກກະໄພຄັ້ງ ຄັ້ງໃຫຍ່ ຄັ້ງແຮງທີ່ສຸດຂອງລາວ ທີ່ປະເຊີນໃນຊ່ວງຫຼາຍສິບປີທີ່ຜ່ານມາ ທຳໃຫ້ຂະນະນີ້ ຫຼາຍພັນຄອບຄົວຕ້ອງໄຮ້ທີ່ຢູ່ອາໄສເນາະ ມັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເຕືອນພ ະຍອກພະຍຸທີ່ວ່າ ຫຼືວ່າມີລົມແຮງຟ້າຝົນໜັກນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຢູ່ໃສ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດ ຫຼືຫົນແຫ່ງໃດ ບ້ານໃດ ທາງການຂອງຂັ້ນປະເທດ ຫຼືວ່າແຂວງ ຫຼືວ່າໝູ່ບ້ານ ກໍແມ່ນວ່າບອກເຕືອນປະຊາຊົນນະ ຖ້າຫາກວ່າມີໄພ ອັນຕະລາຍຈະມານີ້ນະ ແຕ່ວ່າຄວາມບອກເຕືອນນີ້ມັນ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ວ່າກະທຳໄດ້ງ່າຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນຕ້ອງມີການຕຽມນັ້ນຕຽມນີ້ ຊົດຊ່ວຍປະຊາຊົນພ້ອມຮຽງຂ້າງກັນໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ຄັນວ່າບອກປະຊາຊົນລ ະມັດລະວັງຊີ້ ກໍຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ເອົາເຊືອກເອົາປໍ ຫຼືວ່າເອົາຖົງຂີ້ຊອກຂີ້ຊາຍ ຖົງຢາງມາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຊີ້ ມັນກໍເປັນການເພີ່ມການລະມັດລະວັງອີກນີ້ ດຽວນີ້ນີ້ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ທາງການລາວໃນເມື່ອທີ່ ວ່າເພິ່ນບອກເຕືອນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ຊົດຊ່ວຍປະຊາຊົນລ່ວງໜ້າຫຍັງໄດ້ບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ການ ເລື່ອງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືວ່າການຕຽມການຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍຊິເປັນພວກ ຂອງພວກ ຖົງຍັງຊີບຕ່າງໆເນາະ ຊິມີພວກເຂົ້າ ສານອາຫານແຫ້ງກຽມເອົາໄວ້ ແຕ່ວ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນນີ້ ມັນກໍບໍ່ຮູ້ເນາະວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໝ່ອງໃດແດ່ ແລະກະເກີດຂຶ້ນໜ້ອຍຫຼາຍຊ່ຳໃດແດ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ກໍຊິເປັນເລື່ອງຂອງການຮວບຮວມ ຄວາມເສຍຫາຍໃນ ໃນພາຍຫຼັງອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ຖ້າຫາກວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວບອກເຕືອນດັ່ງນັ້ນນະ ແລ້ວລາວມັນກໍຕິດກັບໄທຈັ່ງຊີ້ ຄັນມັນເຂົ້າລາວມັນກໍເຂົ້າໄທ ກໍແປວ່າໄ ທໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງລາວແລ້ວແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກໍຄືຕອນນີ້ເນາະ ທາງ ທາງອີສານຕອນໃຕ້ກໍຖືວ່າຝົນຕົກໜັກຄືກັນ ແຕ່ວ່າແຖວອີສານຕອນ ຕອນເທິງນີ້ ຄືລວມທັງໜອງຄາຍນີ້ ກໍຖືວ່າຕົກກະແບບປາຍໆມັນເ ນາະ ກໍຄືເບົາແດ່ ແຕ່ວ່າທາງໃຕ້ນີ້ ອີສານຕອນໃຕ້ນີ້ ກໍຊິວ່າ ຖືວ່າເປັນພື້ນທີ່ທີ່ໜັກ ຢ່າງມຸກດາຫານ ຢ່າງອຸບົນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກະທີ່ໂຄລາດຈັ່ງຊີ້ນະ ຖືວ່າ ໜັກໜ່ວງພໍ ພໍສົມຄວນກັນຢູ່ ນ້ຳ ນ້ຳຖ້ວມຕອນນີ້ກໍຖືວ່າຄ່ອ ຍໆລົດລົງ ແຕ່ວ່າພາຍຸລູກນີ້ເຂົ້າມາຈັກຊິເປັນຈັ່ງໃດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້ ຄືໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ນີ້ ທ່ານກໍລາຍງານວ່າຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຫັ້ນ ມັນຖືກພາຍຸອີກຮອບໜຶ່ງ ແລະກະນ້ຳຖ້ວມຢ່າງສາຫັດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະກະເປັນການດູເດົາໄດ້ວ່າ ນ້ຳມັນ ມັນ ມັນຄືຊິບໍ່ແຫ້ງຫຼາຍເທື່ອ ຄັນວ່າແຫ້ງນີ້ກໍ ກໍຄົງຈະບໍ່ໝົດເທື່ອ ບາດນີ້ພາຍຸລູກ ລູກສອງນີ້ ມາກະແທກລາວພາກໃຕ້ນີ້ ແມ່ນວ່າມັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ບ່ ອນທີ່ວ່າຖ້ວມແລ້ວຫັ້ນ ໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນລູກທີສາມເນາະ ທີ່ມາໃໝ່ນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າໃນເລື່ອງຂອງຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມຫຼາຍຊ່ຳໃດນີ້ ຫຼືວ່າຖ້ວມຫຼາຍປານໃດນີ້ ອັນນີ້ກໍ ກໍຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ຮູ້ເນາະ ເພາະວ່າມັນ ເພິ່ງຊິເຂົ້າມາ ມາມື້ຄືນນີ້ເນາະ ກໍຄົງຕ້ອງຖ້າເບິ່ງ ແລະ ຟັງການ ການສຳຫຼວດຂອງທາງການອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບພາກໃຕ້ໄທນີ້ນະ ທີ່ວ່າຖືກພາຍຸນີ້ ນ້ຳຖອກນ້ຳຖ້ວມຫຼ າຍນີ້ນະ ຊາບບໍ່ວ່າຄວາມເສຍຫາຍໃນດ້ານທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ເສດຖະກິດ ຫຼືວ່າລົ້ມຫາຍຕາຍເຈັບນັ້ນ ຕົກເປັນເທົ່າໃດຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນອິດທິພົນຂອງ ຫຼືວ່າເປັນຜົນກະທົບຈາກພາຍຸໂມລາເບເນ າະ ແຕ່ວ່າມັນເປັນພາຍຸທີ່ອ່ອນກຳລັງລົງແລ້ວ ຄວາມເສຍຫາຍນີ້ມັນກະ ກະ ກະບໍ່ໄດ້ຫຼາຍເນາະ ບໍ່ແມ່ນ ມັນບໍ່ແມ່ນຕົ້ນຂອງພາຍຸ ອ່າ ໂດຍ ໂດຍກົງເນາະ ເພາະສະນັ້ນເລື່ອງຂອງນ້ຳຖ້ວມນີ້ກໍຖືວ່າ ນ້ຳຖ້ວມນີ້ກໍ ຖືວ່າຍັງບໍ່ຫຼາຍພໍສົມຄວນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍຍັງເປັນພື້ນທີ່ຈຳກັດຢູ່ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວເນາະ ມັນ ມັນເກືອບຮອດເດືອນ 11 ສາກົນແລ້ວ ຫຼືວ່າເດືອນ 12 ລາວ ຫຼືວ່າໄທແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແມ່ນວ່າຟ້າຝົນໃນລາວນີ້ ມັນຍັງຕົກໜັກຫຼື ບໍ່ ຄັນວ່າພໍເປັນໄປໄດ້ນີ້ ຂໍບອກໃຫ້ຮູ້ແດ່ວ່າ ນ້ຳຂອງນີ້ມັນຢູ່ໃນລະດັບໃດເນາະ ໃນເວລານີ້ ຕອນນີ້ເນາະ ກະຖືວ່ານ້ຳຂອງກະເລີ່ມຫຼຸດລົງ ຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ ຕອນນີ້ສູງຈາກ ຢ່າງແຖວໜອງຄາຍວຽງຈັນເນາະ ກ ະຢູ່ທີ່ປະມານ 4 ເມັດ ຈາກທັງໝົດ ຖ້າຫາກວ່າລະດັບສູງສຸດນີ້ກໍຢູ່ທີ່ 12 ເມັດເນາະ ຕອນນີ້ເຫຼືອຢູ່ປະມານ 3 ເມັດ 4 ເມັດ ກໍຖືວ່າຫຼຸດລົງ ຫຼຸດລົງຄ່ອນຂ້າງຕ່ຳພໍສົມຄວນ ຕອນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນປາຍຝົນ ແຕ່ກໍຍັງມີພາ ຍຸຢູ່ ກ່ຽວກັບທ່ານວ່າ ວ່າຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນເຫຼືອ ຫຼືວ່າເຫຼືອຢູ່ປະມານ 3-4 ແມັດນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນຕ່ຳກວ່າແຄມຂອງບໍ ຕ່ຳກວ່າແຄມຂອງຢູ່ປະມານ 8 ເມັດ ໂອ້ 8 ເມັດ ເພາະວ່າລະດັບສູງສຸດທີ່ມັນຂຶ້ນແຄມຂອງໄດ້ ແລ້ວກໍຖ້ວມ ໄດ້ນີ້ ກໍຢູ່ທີ່ 12 ເມັດ 20 ເຊັນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ້ຍ ຄັນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ 8 ແມັດນີ້ ຄ່າແບກເຄື່ອງແບກຂອງລົງເຮືອນີ້ ມັນ ມັນກະຍັງເອົາແພງຢູ່ໃດ ມັນ ມັນບໍ່ຈຸແຄມຂອງ ແປວ່າເອົາແພງຢູ່ດອກ ເອົາຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຂໍເລື່ອນໄປເ ລື່ອງໃໝ່ນີ້ແມ່ນວ່າ ກ່ຽວກັບພະຍາດບາດເຍົາໃນລາວນີ້ນະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍກໍຕາມ ແຕ່ວ່າໄຂ້ອອກເລືອດ Dengue Fever ໃນລາວນີ້ກໍຍັງມີຄົນເປັນຫຼາຍແທ້ໆຢູ່ຕະຫຼອດມາ ທີ່ວ່າໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ນີ້ ເ ສຍຊີວິດໄປແລ້ວ 12 ລາຍນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງ ເລື່ອງໄຂ້ເລືອດອອກ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ໃຫ້ຊາບເປັນໄລຍະເນາະ ວ່າເລື່ອງຂອງການລະ ການແຜ່ກະຈາຍ ຫຼືວ່າການລະບ າດມັນ ມັນຢູ່ໃນຂັ້ນໃດ ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກທີ່ລາຍງານຄັ້ງທີ່ແລ້ວມາ ປານຕອນນີ້ກໍຖືວ່າຍັງ ຍັງບໍ່ລົດລະລົງ ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆເນາະ ຕອນນີ້ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ເພິ່ນກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ຕິ ດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ລາຍໃໝ່ຢູ່ທັງໝົດ 74 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວທັງໝົດໃນປະເທດ ໃນປີນີ້ລວມໆກັນແລ້ວກະ 7,450 ຄົນ ເສຍຊີວິດແລ້ວນີ້ 12 ຄົນ ສະຖິຕິລ່າສຸດເນາະ ຈາກສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ກາ ນສຶກສາເພື່ອສຸຂະພາບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ເລືອດອອກສູງສຸດເນາະ 1,700 ຄົນ ກະຢູ່ໃນວຽງຈັນ ແລະກະມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 4 ຄົນ ຂະນະທີ່ຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ເລືອດອອກ 867 ຄົນ ແລ ະ ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍ 706 ຄົນຢູ່ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນລະແວດລະວັງ ແລະກະຊ່ອຍຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ຂະນ ະທີ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກໃນປະເທດກໍຍັງຄົງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ

ແລ້ວກະຂະເໝນຈັ່ງຊີ້ນະ ກຳຈັດພະຍາດອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກະແຕ່ລະຟ້າລະປີນີ້ ມີເລື່ອງມີລາວ ມີບັນຫາໜັກກ່ຽວກັບໄຂ້ເລືອດອອກຢູ່ເລື້ອຍໆ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ກໍມີຄືກັນ ໃນພາກເໜືອຂອງປະ ເທດອົດສະຕຣາລີ Dengue Fever ໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ເປັນບັນຫາໜັກ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວເປັນຫຍັງ ຄົນເຮົາເນາະ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຄືດັ່ງປະເທດທີ່ຂ້າພະເ ຈົ້າເວົ້າຫັ້ນນະ ເປັນຫຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນມີການພະຍາຍາມອັນຈິງແທ້ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າມີແຕ່ລໍຖ້າວ່າມັນມາບຸກລຸກ ແລ້ວກໍພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ຄັນແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍແບນມືໄປໃຫ້ຕ່າງປະເທດຊ່ ວຍ ມັນເປັນແນວໃດເກາະ ອັນນີ້ກະໄດ້ ໄດ້ເໝືອນ ອາ ຈັ່ງທ່ານຄຳເລັກໄດ້ ໄດ້ວ່າມາເນາະວ່າ

ກຳຈັດເນາະ ໃຫ້ພວກສານເຄມີ ແຕ່ວ່າມັນກະຍັງບໍ່ ບໍ່ລົດຢູ່ ໃນສ່ວນຂອງພວກທີ່ວ່າເປັນນັກວິທະຍາສາດ ພວກການແພດຕ່າງໆ ຈະພະຍາຍາມຄິດຄົ້ນຫາຢູກຫາຢາຫາວັກຊີນ ແຕ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ ລວມເຖິງເລື່ອງຂ ອງການເຮັດໃຫ້ຍຸງໂຕຜູ້ເປັນໝັນ ເພື່ອຊິໄປປະສົມພັນກັບຕົວແມ່ ແລ້ວກໍໃຫ້ຕົວແມ່ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຟັກໄຂ່ອອກລູກໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກໍ ແຕ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດຢູ່ກໍ ມັນກະມີບັນຫາຫຼາຍແທ້ໆແຫຼະ ກ່ຽວກັບຍຸງນີ້ກໍ ມັນ ມັ ນປ່ອງນ້ອຍໆ ມັນກະລອດໄດ້ ຄັນນອນບໍ່ດີ ຄັນນອນທີ່ວ່າໄປເຕະມຸ້ງເງີງຂຶ້ນແດ່ຈັ່ງຊີ້ ມັນກະເຂົ້າຕີນມຸ້ງຊີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາ Dengue Fever ໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈວ່າ ກາ ງມຸ້ງນອນອັນຖືກຕ້ອງ ແລ້ວກະ ນອນຢູ່ໃນມຸ້ງດີໆນີ້ແມ່ນວ່າເປັນການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍນຶກຢູ່ເລື້ອຍໆ ຄິດຢູ່ເລື້ອຍໆ ວ່າຕີນມຸ້ງແຕ່ລະອັນທີ່ຂາຍນະ ມັນ ມັນຄວນໃ ສ່ໂສ້ ຫຼືວ່ານ້ຳໜັກແບບຕີນແຫນະ ເພື່ອວ່າມຸ້ງຊິບໍ່ໄດ້ເງີງໃນຕອນກາງຄ່ຳກາງຄືນ ເພາະວ່າເຮົາເໜັບເຂົ້າໄປເສື່ອ ບາງເທື່ອມັນກໍເງີງຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກໍເປັນການແກ້ພະຍາດນີ້ໄດ້ນີ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ໃນປະ ເທດໄທເນາະ ໃນວ່າງກ່ອນນີ້ ສອງສາມປີຫຼັງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກະເຫັນມຸ້ງທີ່ວ່າມີການແຈກຢາຍ ມຸ້ງທີ່ຈຸ່ມນ້ຳຢານະ ດຽວນີ້ຍັງເຮັດຢູ່ບໍ່ ແຕ່ກໍຍັງ ຍັງເຮັດຢູ່ ຍັງມີຢູ່ ແຕ່ວ່າກະສ່ວນໃຫຍ່ກໍຊິເປັນການນອນກາງ ກາ ງເວັນເນາະ ທີ່ບໍ່ ບໍ່ຄ່ອຍກາງມຸ້ງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກໍມີປັນຫາຍາມ ຍາມກາງເວັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ມັນຄືມັກງ່າຍໄດ້ ກໍໃຫ້ເດັກນ້ອຍນອນຢູ່ຕັ່ງ ຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກຫັ້ນລະກະ ມຸ້ງກໍບໍ່ກາງຈັ່ງຊີ້ ບາງເທື່ອກໍພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ກໍຄາດ ລາໄລ ອັນ ນອນຢູ່ຊານກໍເອົາໝອນມາວາງລົງ ແລ້ວກໍ ຫຼືວ່າເອົາອັນໃດໜຶ່ງມາຄ້ຳຫົວເປັນໝອນລະກໍນອນ ລະກະຍຸງກັດກໍອາດຈະເປັນແມ່ພະຍາດນີ້ໄດ້ ແຕ່ວ່າທາງການໄທນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍເຫັນຢູ່ວ່າໂຄ ສະນາແບບນັ້ນແບບນີ້ກ່ຽວກັບ ອາ ພະຍາດມາເລເລຍນະ ແລະ ການປ້ອງກັນໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ພວກເພິ່ນກໍໂຄສະນາບໍ່ ວ່າຄວນເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້

ອືມ ກໍແປວ່າພາກກາງເປັນຫຼາຍກວ່າ ບ່ອນໃດກໍຢາກ ຢາກທໍ່ໆກັນວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າເປັນໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ນະ ໄປລົງໝໍໃນປະເທດໄທນີ້ປົວຟຣີຕົວ ກໍ ປີ ປົວຟຣີເນາະ ໂຄງການ ອາ 30 ບ າດຮັກສາທຸກໂລກ ຫຼືວ່າໂຄງການຮັກສາ ອາ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຜ່ານ ອາ ບັດສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນນີ້ເນາະ

ອາ ອາຫານເຊົ້າ ທ່ຽງ ແລງເນາະ ຂອງ ຂອງຜູ້ປ່ວຍຈັ່ງຊີ້ກໍກິນຟຣີຄືກັນ ອືມ ກະແປວ່າດີຫຼາຍລະ ອາເມລິກາຮັ່ງຊິຕາຍ ການປິ່ນປົວພະຍາດ ຫຼືວ່າສຸຂະພາບກໍຍັງໄດ້ເສຍເງິນ ປະເທດອົດສະຕາລີກໍຄືກັນ ອັນນີ້ ປ ະເທດໄທກໍບໍ່ຮັ່ງຊ່ຳອາເມລິກາ ຫຼືວ່າຮັ່ງຊ່ຳປະເທດອົດສະຕາລີ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ໂດລາໜຶ່ງຂອງອົດສະຕາລີ ມັນສູງກວ່າຕະກຸນເງິນໄທຕັ້ງ 22 ບາດ ກະແປວ່າປະເທດອົດສະຕາລີຈະເລີນກວ່າ 22 ເທື່ອ ວ່າຊັ້ນ ເຖາະ ອັນ ຖືກບໍ່ຖືກກໍຂໍໃຫ້ຮັບເອົາຈັ່ງຊີ້ ກໍ ກໍຍັງວ່າເກັບຄ່າປິ່ນປົວນີ້ແພງແທ້ໆ ຍົກຕົວຢ່າງຝັງແຂ້ວນີ້ນະ ແຂ້ວທີ່ວ່າເຮົາຖອນອອກແລ້ວ ແລ້ວໄປຝັງອັນເສົາເຫຼັກໃສ່ ລະກະເອົາແຂ້ວປອມມາເອືອບໃສ່ນີ້ນະ ມັ ນບໍ່ຫຼຸດ 5,000 ດອນໃດ໋ ຫຼາຍຄົນກໍ ຄົນລາວກໍຍັງມາເຮັດຢູ່ໃນປະເທດໄທຊ້ຳ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ບັດນີ້ນີ້ ຂໍປ່ຽນໄປເລື່ອງໃໝ່ນີ້ແມ່ນວ່າ ຜູ້ແທນສານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະແດງຄວາມຍິນ ດີ ຫຼືວ່າດີອົກດີໃຈ

ເພື່ອທີ່ຈະປ້ອງກັນໂລກເນາະ ຕ້ອງປ້ອງກັນພະຍາດ ເພິ່ນສະແດງຄວາມດີອົກດີໃຈນຳນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນສະແດງແບບໃດ ສົ່ງສານມາ ຫຼືວ່າສົ່ງຄົນມາຈັບມື ຫຼືວ່າສະແດງຄວາມດີໃຈໂດຍກົງບໍ ຫຼືວ່າເປັນແນວໃດເ ນາະ ເປັນກະເຊົ້າດອກໄມ້ເນາະ ດອກໄມ້ ໂດຍຜ່ານຜູ້ແທນ ອັນເປັນຄົນໄທເນາະ ຊຶ່ງເພິ່ນກະເຄີຍເປັນລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ສຸທັດ ເງິນໝື່ນ ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນການສະແດງໂດຍກ ານມອບ ແຈກັນດອກໄມ້ເນາະ ໂອ ແປວ່າດອກ ເອົາດອກໄມ້ມາມອບໃຫ້ ແມ່ນ ເປັນ ເປັນຄວາມສະແດງຄວາມໄມຕີຈິດອັນຈົບດີຈົບງາມຕໍ່ກັນແລະກັນ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ມັນອາດຈະເປັ ນນອກເລື່ອງໄປດອກວ່າ ກົດໝາຍຂອງປະເທດໄທນີ້ ຄັນເຮົາຢາກຮູ້ກົດໝາຍແນວ ແນວໜຶ່ງນີ້ ເຮົາໄປຊອກເບິ່ງຢູ່ໃສ ອັນນີ້ກະ ມັນກະມີຢູ່ ຢູ່ຫຼາຍ ຫຼາຍໝ່ອງທົ່ວໄປເນາະ ສົມມຸດຢ່າງເລື່ອງຂອງຫ້ອງສະໝຸດປະ ຊາຊົນ

ໃນ ໃນຮ້ານໜັງສືນີ້ມາ ມາສຶກສາໄດ້ຢູ່ ໂອ ມັນກໍແຕກຕ່າງກັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫາເລື່ອງ ຫຼືວ່າຕິຕຽນຫຍັງດອກວ່າ ໃນປີກາຍນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ພະຍາຍາ ມຊອກເອົາປຶ້ມກົດໝາຍ ກົດໝາຍຫຍັງ ກົດໝາຍຫຍັງກະຢ່າຊີ້ ໂທລະສັບໄປຫາທະນາຍຄວາມຢູ່ເມືອງລາວ ເພິ່ນໄດ້ໄປຫາມາໃຫ້ ອົດສາໃສ່ກະຕ່າຂ້າມມາ ມາສົ່ງຢູ່ໜອງຄາຍ ມາອ່ານເບິ່ງ ມາເບິ່ງແລ້ວ ມາເ ປີດເບິ່ງແລ້ວ ມັນບໍ່ແມ່ນກົດໝາຍ ອັນ ຖາມຜູ້ກ່ຽວວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນປຶ້ມກົດໝາຍບໍ່ ຜູ້ກ່ຽວຕອບວ່າແມ່ນປຶ້ມກົດໝາຍ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າບໍ່ແມ່ນ ມັນແມ່ນລັດຖະດຳລັດ ຄຳສັ່ງຈາກກະຊວງນັ້ນ ກະຊວງນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານປະເທດຊື່ໆ ມັນບໍ່ແມ່ນກົດໝາຍ ກົດໝາຍມັນແມ່ນກົດໝາຍ ຄຳສັ່ງຫຼືວ່າລັດຖະດຳລັດ ມັນກະເປັນສິ່ງໜຶ່ງອີກເພື່ອການປົກຄອງຊື່ໆ ມັນບໍ່ແມ່ນກົດໝາຍ ເພາະວ່າກົດໝາຍນີ້ຕ້ອງຖືກສະພາຜູ້ແທນລາສະດ ອນຮັບຮູ້ຢ່າງຈົບດີ ມັນຈຶ່ງເປັນກົດໝາຍໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ກໍເລີຍວ່າມາເບິ່ງແລ້ວມັນ ມັນຊອກຍາກ ຍົກຕົວຢ່າງນະ ບໍ່ວ່າໃນລາວໃນໄທໄດ໋ ກົດຈະລາຈອນນີ້ນະ ໄປຫາຊື້ຢູ່ໃສບໍ່ມີ ຂ້າພະເຈົ້າໄປຫາແລ້ວ ກົດຈະລາຈອນ ຢູ່ປະເທດໄທ ເບິ່ງຢູ່ອິນເຕີເນັດກໍບໍ່ມີ ຖາມຕຳຫຼວດກະ ໝູ່ເພື່ອນຕຳຫຼວດຫຼາຍຄົນກະບໍ່ຊ່າງຕອບຊ້ຳ ຖາມວ່າສົມມຸດວ່າມາຮອດສີ່ແຍກ ລະມີລົດຄັນໜຶ່ງຢູ່ເບື້ອງຂວາມື ເຮົາແລ່ນມາຊີ້ ມາຮອດສີ່ແຍກໃຜໄປກ່ອ ນຊີ້ ບາງຄົນກະວ່າຜູ້ນັ້ນ ເບື້ອງນັ້ນໄປກ່ອນ ເບື້ອງນີ້ໄປກ່ອນ ກະແປວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ຄັນວ່າລົດຕຳກັນເດ ເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງຊີ້ ກະຜູ້ສິເວົ້າແບບນັ້ນແບບນີ້ ເອົາໃບໄມ້ ໃບໄມ້ ເອົານັ້ນ ຖົງຢອກຖົງຢາງມາ ມັດໄວ້ຢູ່ຕາມຫົນທາງຈັ່ງຊັ້ນ ອັນນັ້ນກໍເປັນຄວາມເວົ້າສ່ວນຕົວ ມັນ ມັນບໍ່ມີປຶ້ມໃຫ້ອ່ານ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄປເບິ່ງຢູ່ນະຄອນພະນົມ ໄປເສັງແປັກ ໄປເສັງໃບຂັບຂີ່ຫັ້ນ ກໍບໍ່ມີປຶ້ມໃຫ້ອ່ານ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນການ ຂາດຕົກບົກພ່ອງໃນດ້ານກົດໝາຍ ຫຼືວ່າກົດຈະລາຈອນນີ້ກໍ ອັນນີ້ນີ້ແປວ່າເມື່ອກີ້ນີ້ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າຫາໄດ້ຕາມຫໍສະໝຸດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຫໍ ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ອ່າ ຫ້ອງສະໝຸດປະຊາຊົນໃນລະດັ ບຈັງຫວັດກໍມີເນາະ ຢ່າງເລື່ອງຂອງກົດຈະລາຈອນເນາະ ເລື່ອງຂອງການ

ແມ່ນວ່າເພິ່ນ ນອກຈາກທີ່ວ່າໃຫ້ດອກໄມ້ມາແລ້ວນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າຫຍັງເປັນລາຍລັກອັກສອນບໍ ອັນນີ້ກະບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າອີ່ຫຍັງຫຼາຍເນາະ ເພາະວ່າກະເປັນການມອບຜ່ານ ຜ່ານໂຕແທນ ຊຶ່ງເປັ ນວັດທະນະທຳ ເປັນປະເພນີຂອງໄທລາວ ເພິ່ນທີ່ຍາມ ຍາມຜູ້ໃດຂຶ້ນດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ລະກະເປັນຕຳແໜ່ງສູງສຸດເນາະ ເພິ່ນກະຊິສະແດງຄວາມຍິນດີກັນ ຊຶ່ງ ທ່ານປະທານສານດີກາຄົນໃໝ່ຂອງ ປະເທດໄທ ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດຂອງປະເທດໄທຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອເຄ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າຂ່າວໆ ທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈໃຫ້ຊາບ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈ ທ່ານເລັກ ສົມດີມີ ໄຊ ລາຍງານ ແອັດ SBS ແອັດ SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື